You're with SBS Radio. ເດັກໆໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຈະຖືກກວດເບິ່ງອາການອໍຕິເຊິມ ໃນເມື່ອຍັງມີອາຍຸນ້ອຍໆຢູ່ ຜູ້ຊົດຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ແລະ ທ່ານໝໍ ກວດຮູ້ເຫັນອາການດັ່ງກ່າວໂດຍວ່ອງໄວ ອໍຕິເຊິມ ຈັກຈະເວົ້າ ວ່າເປັນພາສາລາວແບບໃດກັນ ມັນແມ່ນອາການທີ່ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ພິການໃນດ້ານເສັ້ນປະສາດ ທີ່ພາໃຫ້ພິການໃນດ້ານພົວພັນກັບສັງຄົມ ແລະ ການປາກເວົ້າ ແລະ ສື່ສານກັນ ໂດຍມີນິດໄສໃຈຄໍແຂງກະ ດ້າງ ແລະ ການກະທຳທີ່ຢ້ຳເກົ່າ ເປັນຕົ້ນ ການກວດນັ້ນເຫັນວ່າຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດການກະທຳຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນອໍຕິເຊິມ ບຣີ ອີ ທີ່ເປັນແມ່ຂອງຮາເວ ເວົ້າວ່າ The world is a scary place for anyone let alone a little boy who doesn't um really understand what's going on ລູກນັ້ນຖືກກວດເຫັນເປັນອໍຕິເຊິມ ເມື່ອໄດ້ອາຍຸ 2 ປີ ທີ່ແມ່ນຮູ້ເຫັນໄວກ່ອນເວລາທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ເດັກໆທີ່ອ່ອນກວ່າອາຍຸ 3 ປີ ບັດນີ້ຈະຖືກກວດເບິ່ງວ່າເປັນອາການດັ່ງກ່າວຫຼືບໍ່ ຍານ າງເຈນນີ ແມກກາກອສ

ຂອງອໍຕິເຊິມ ໃນເວລາກວດເບິ່ງເດັກອັນປົກກະຕິ 12, 18 ແລະ 24 ເດືອນ ດຣ. Josephine Barbaro ນັກຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງໜ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe University ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດ Australia ຊົດຊ່ວຍຮຽບຮຽງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຍືດຍາວ 15 ປີ ເພື່ອຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມອງເບິ່ງ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານການສື່ສານກັນຂອງເດັກໆ ເມື່ອທີ່ອໍຕິເຊິມຖືກພິຈາລະນາວ່າເກີດຂຶ້ນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ໃນຄະນະຕ່າງໆ ໃນເຂດແດນທົ່ວໄປ ແມ່ນວ່າຄອບຄົວຊົນເຜົ່າສາມາດມີຄວາມຍາກຊ າເພີ່ມນຳ Shikha Choudhary ທີ່ເປັນ Ethnic Community Service Co-operative

ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍຊົດຊ່ວຍການຝຶກຫັດຜູ້ຊ່ວຍໝໍຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ໜ້າຕໍ່ໜ້າ ອັນຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເຖິງ 1 ລ້ານໂດລາ ການຝຶກຫັດອັນຄ້າຍໆຄຽງກັນນັ້ນກໍມີຢູ່ໃນລັດຕັສເມເ ນຍ ແລະ New South Wales ດ້ວຍ